You're with SBS Radio. ທົ່ງໄຫຫີນໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ທົ່ງໄຫຫີນນັ້ນໃນດ້ານປະຫວັດສາດລາວເຮົາ ແລະ ໂລກນີ້ ບໍ່ແມ່ນຂອງທຳມະດາຈັກດີ້ ໃນດ້ານການບ້ານການເມືອງ ທະຫານລາວເຮົາ ແມ່ນວ່າມັນເປັນສະໝໍລະພູມສູ້ລົ ບກັນ ສາມຝ່າຍ ຊ້າຍ ກາງ ຂວາ ໂດຍມີກຳລັງທະຫານຫວຽດນາມເໜືອຢ່າງມາກມາຍເປັນເດີມພັນ ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຂວາຈຳຕ້ອງປົບຫຼົບໜີໄປ ແລະ ຝ່າຍກາງກັບກາຍເປັນກາງຂວາ ກຸ່ມກອງແລ ແລະ ກາງຊ້າຍ ທ້າວເດືອນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າ ກາງຊ້າຍ ກາງຂວາ ເປັນກາງແບບເສຍໄກ່ເສຍກາ ກາງຊ້າຍນັ້ນປາກົດວ່າດັບສູນພັນໄປແລ້ວ ອັນວ່າກາງຂວານັ້ນ ປາກົດວ່າຍັງຮ້ອງລຳທຳເພງຢູ່ໃນຕ່າງປະເ ທດ ຄືປະເທດທີສາມຢູ່ ຫັນໄປເວົ້າໄປວ່າກ່ຽວກັບທົ່ງໄຫຫີນໃນລາວນັ້ນ ຝຣັ່ງເສດຮຽກວ່າ Plaine des Jarres ອັງກິດກໍເອີ້ນດັ່ງນັ້ນດ້ວຍ ແຕ່ມັນກໍມີຊື່ວ່າ ຫີນຄົນຕາຍ ຫຼືວ່າ ໄຫຫີນຄົນຕາຍ Jar of Death ຫີນຄົນຕາຍນັ້ນເຊື່ອກັນວ່າມັນ ຢູ່ໃນບ່ອນຝັງຊາກສົບຄົນຕາຍ ໃນຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີໃນຄາວປະຫວັດສາດພຸ້ນ ມັນເປັນໄຫທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ໜັກ ແລະ ມັນກໍເປັນວັດຖຸທີ່ມີມາກມາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຍ້ອນທີ່ມີການພົບພໍ້ເຫັນໄຫ ຫີນນັ້ນຢູ່ໃນເຂດນ້ຳແດນດິນລາວ ຄະນະບູຮານຄະດີຄະນະໜຶ່ງ ທີ່ມີທ່ານ Dougald O'Reilly ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ANU ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມໄມ້ຮ່ວມມືຈາກທາງການລັດຖະບາ ນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົ້ນເຫັນບ່ອນທີ່ມີໄຫຫີນນັ້ນອີກໃໝ່ 15 ແຫ່ງ ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ທີ່ມີໄຫຫີນ 137 ໜ່ວຍ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ເຫັນມາກ່ອນ ວ່າໄຫຫີນນີ້ນັ້ນໂດຍແບບໃດແບບໜຶ່ງມີກາ ນພົວພັນກ່ຽວກັບການປະນະກິດສົບຄົນຕາຍ ໄຫຫີນຕ່າງໆນັ້ນ ມີປະຫວັດຍືນຍາວຄືນຫຼັງໄປເຖິງຄາວ 1000 ປີກ່ອນນີ້ພຸ້ນ ແລະ ຢູ່ໃນປ່າອັນໂດດດ່ຽວ ແລະ ໃນພູດອຍຕ່າງໆດ້ວຍ ໃນອາທິເຂດບໍລິເວນທົ່ງໄຫຫີນ ແຂ ວງຊຽງຂວາງ ແຫ່ງປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປ່າທີ່ຊອກເຫັນໄຫຫີນໃໝ່ໆນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜຈະຄ່ອຍຈະຮູ້ຈະເຫັນ ນອກຈາກນາຍພານທີ່ລ່າເນື້ອເທົ່ານັ້ນ ນີ້ແມ່ນອີງຕາມການເວົ້າວ່າ ຂອງທ່ານ ນິໂກລາ ສະໂກໂປ ນັກສຶກສາຂັ້ນ ປອ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ANU ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ ສະໂກໂປ ກໍເປັນຜູ້ນຳຮ່ວມຂອງຄະນະທີ່ໄປຄົ້ນຄວ້າໄຫຫີນນັ້ນ ເມື່ອສະຖານທີ່ໄຫຫີນນັ້ນຖືກພົບເຫັ ນນັ້ນແລ້ວ ບັດນີ້ແມ່ນວ່າ ແມ່ນຈະມີການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທີການທີ່ວ່າຊານະປະກິດສົບນັ້ນ ໄຫຫີນໃນທົ່ງໄຫຫີນໃນແຂວງຊຽງຂວາງນັ້ນ ແມ່ນຮູ້ເຫັນກັນມາແຕ່ສະຕະວັດທີ 19 ພຸ້ນ ຄືກ່ອນນີ້ ຍານາງ ແມເດແລນ ໂກລານີ ນັກບູຮານຄະດີຝຣັ່ງເສດ ເປັນບຸກຄົນຄົນທຳອິດທຳອໍທີ່ຄົ້ນຄວ້າໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ມອງເບິ່ງໄຫຫີນນັ້ນ ແຕ່ຍານາງໝົດອາຍຸໄປໃນສະໄໝ 1930 ໄຫຫີນຕ່າງໆນັ້ນໃຫຍ່ໂຕ ເຖິງປະມານສອງສາມແມັດຜ່າກາງ ແລະ ມີຂຶ້ນໃນສະໄໝທາດເຫຼັກໃນລາວ ໃນປີປະມານ 500 BCE ຫາ 500 CE ນັກບູຮານນະການທີ່ໄຕ່ຕາມບາດກ້າວຂອງຍານາງ ໂຄໂລນີ ເຊື່ອວ່າໄຫຫີນຕ່າງໆນັ້ນຖືກນຳມາໃຊ້ມາ ຊອຍໃນພິທີຊາປະນະກິດສົບຄົນຕາຍໃນສະໄໝນັ້ນ ທີ່ໄຫຫີນທີ່ຖືວ່າເປັນວັດຖຸທີ່ໃສ່ຄົນຕາຍນັ້ນ ແລະ ເພື່ອໝາຍບົ່ງບອກຄົນຕາຍນັ້ນ ຫຼື ອາດແມ່ນເພື່ອທັງສອງນີ້ນັ້ນ ແມ່ນວ່າກໍອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ໄຫຫີນຕ່າງໆ ນັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ເປັນສິ່ງທີ່ສະເໜີວ່າເປັນວັດຖຸທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນການປະນະກິດສົບຄົນເປັນຂັ້ນໆໄປ ໃນການທຳລາຍຊາກສົບຄົນຕາຍ ມ້ຽນສົບຄົນຕາຍ ວ່າເທາ ະ ທີ່ຄົນເກົ່າແກ່ບູຮານອາດໃຊ້ໄຫຫີນ ເປັນການພົວພັນກັບວິທີການຕ່າງໆ ຫຼື ຂັ້ນຕອນຂອງການເປັນມາຂອງສິ່ງຕ່າງໆນານາ ແຕ່ນັກບູຮານນະຄະດີທີ່ມີຄວາມສົນຈິດສົນໃຈດົນນານແສນນານມາແລ້ວ ກ່ຽວກັ ບເຫດຜົນອັນຄັກແນ່ຂອງໄຫຫີນນັ້ນ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ສັບສົນຕື່ມອີກ ແມ່ນຍ້ອນທີ່ວ່າບໍ່ຮູ້ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າວັດທະນະທຳໃດເປັນຜູ້ສ້າງໄຫຫີນນັ້ນຂຶ້ນມາ ເຊື່ອກັນວ່າໄຫຫີນອັນມີນ້ຳໜັກເຖິງສອງສາມ ຕັນນັ້ນ ຖືກເຈາະຖືກຄວັດເປັນໄຫຫີນຢູ່ໃນເໝືອງຫີນ ແລ້ວຖືກຂົນສົ່ງມາເຖິງບ່ອນທີ່ມັນຕັ້ງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ມັນກໍມີຄວາມມືດມົວຢູ່ວ່າ ບ່ອນທີ່ໄຫຫີນຕ່າງໆຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີຢູ່ໃນບ່ອນດັ່ງກ່າວ ແລ ະ ມັນກໍບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ວ່າເຂດທົ່ງໄຫຫີນມີຄົນຢູ່ກິນມາກ່ອນ ກ່ອນນີ້ເຊື່ອວ່າໄຫຫີນນັ້ນບໍ່ມີຫຼາຍດັ່ງທີ່ພົບເຫັນໃນເວລານີ້ ທີ່ມັນກະຈຸກະຈາຍຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ອາດເປັນການສະເໜີວ່າມັນເປັນບ່ອນປ ະນະກິດສົບຄົນເຮົາທີ່ເປັນວິທີການທົ່ວໄປ ແຕ່ເປັນຫຍັງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເປັນບ່ອນຊະນາປະກິດສົບເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍມີການຄົ້ນຄວ້າຮູ້ເຫັນ ທີ່ວ່າມີແຜ່ນເປັນວົງກົມຢູ່ຕາມໄຫຫີນນັ້ນດ້ວຍ ທີ່ອາດເປັນສິ່ງ ທີ່ໝາຍບ່ອນຝັງຄົນຕາຍ ຫີນເປັນວົງກົມນັ້ນຖືກໃສ່ໄວ້ໂດຍປີ້ນໜ້າຂອງມັນລົງ ນີ້ແມ່ນວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນດ້ວຍເຫດໃດ ຫຼື ວ່າແມ່ນນຳມາເອ້ ສະຖານທີ່ການຝັງສົບ ຫີນມົນໆນັ້ນຖືກປະດັບເອ້ໂດຍຮູບຄວັດທີ່ເປັນຮູບ ສັດ ແລະ ຮູບຄົນ ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ແຜ່ນຫີນນັ້ນເປັນຮູບທີ່ມີຮ່າງສະເໝີກັນ ອີງຕາມທ່ານ O'Reilly ໄຫຫີນທີ່ຖືກປະດັບເອ້ໂດຍລາຍຄວັດຕ່າງໆນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີ ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເປັນຫຍັງໄຫຫີນບາ ງໜ່ວຍຖືກຄວັດຖືກເອ້ ແລະ ບາງໜ່ວຍບໍ່ຖືກເອ້ຫຍັງ ແລະ ບາງໜ່ວຍມີຮູບຮ່າງສະເໝີກັນ ນອກນັ້ນນັກບູຮານຄະດີກໍພົບເຫັນໄຫດິນດາກດ້ວຍ ທີ່ເປັນໄຫໜ່ວຍນ້ອຍໆທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍກັນກັບໄຫຫີນນັ້ນ ແລະ ເຫດ ຜົນທີ່ມີໄຫດິນດາກນ້ອຍນັ້ນແມ່ນເພື່ອຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ພົບພໍ້ເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບໄຫຫີນນັ້ນ ກໍມີອຸປະກອນທີ່ເປັນເຫຼັກເປັນຂາງ ຕ້າງຫູ ແລະ ອື່ນໆດ້ວຍ ນີ້ສະແດງວ່າ ໄຫຫີນໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ເປັນວັດຖຸ ບູຮານອັນເກົ່າແກ່ນານແສນນານ ທີ່ຄົນເຮົາຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ລຶກລັບ ເພາະຍັງບໍ່ມີການຄົ້ນຮູ້ເຫັນວ່າ ໄຫຫີນທີ່ມີຢູ່ໃນລາວນັ້ນ ແມ່ນໃຜສ້າງຂຶ້ນມາ ເອົາມາຈາກໃສ ແລະ ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງມີຢູ່ໃນທົ່ງໄຫຫີນນັ້ນ ແຕ່ສິ່ ງແປກໆ ແລະ ສົນຈິດສົນໃຈມີຢູ່ວ່າ ໄຫຫີນນັ້ນຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວດົນນານແສນນານມາແລ້ວ ຄັນບໍ່ວ່ານັບເປັນຫຼາຍພັນປີ ແລະ ຄົນລາວເຮົາ ຄັນເວົ້າບໍ່ຜິດ ກໍແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວທີ່ມີທົ່ງໄຫຫີນນັ້ນ ດົ ນນານແສນນານມາແລ້ວ ຫຼາຍພັນປີ ແຕ່ເປັນຫຍັງບໍ່ມີໃຜຄົ້ນຮູ້ຄົ້ນເຫັນກ່ຽວກັບໄຫຫີນນັ້ນ